ڪيئن تون صبر ڪندين اهڙي شيء تي جنهن جو تون احاطو نه ڪرين. خضر شيخ ٿو بڻجي مگر شيخ مؤمن ٿو ٿئي پنهنجي شاگرد تي. عجيب ڳالهه آهي. اهڙو هڪڙو لطيفو توهان کي ٻڌايان مزيدار. حضرت سائين امروٽي رحمت الله عليه ويا اتي ديوبند ۾ اتي مجلس هئي وڏي پوء حضرت کي وٺي ويا ديوبند ۾

جو ان ۾ ايترو محويت جو معاملو ٿيو جو حضرت شيخ الهند ان پيرانديء تي ويٺل سرڪي وري پائي کون ٿي هيٺ ويهي رهيو، مٿي نه ويهي سگهيو. ڪيئن ٿي ٿيو؟ حضرت سائين جن جڏهن اهو سڄو ڪم پورو ڪيو، پنهنجو تقرير فرمايائون. فرمايائون، ڏٺئون ته شيخ الهند هيٺ ويٺو آهي. فرمايائون ته مان کي توهان ديوبند جو شاگرد بڻايو. مون کي حديث جي اجازت ڏيو. تلافي ڪيون اها. پوء اها هڪڙو مسئلو آهي. اما السائل فلا تنهر قانون آهي. سوال سائل ٿو سوال ڪري ان کي جهڻڪبو نه.

اجهو تون مون کي لهندين انشاء الله صابرا ولا اعصي لڪ امرا چي سائين مان به صابر هوندس تنهنجي حڪم جي مان بي فرماني ڪانه ڪندس مان ڪوشش ڪندس ست جي قال فان اتبعتني جيڪڏهن هاڻي تون مون سان گڏجي هليو آ فلا تسئلني عن شيء پڇجانء مون کان ڪجهه به نه حتي احدث لڪ منه ذڪرا جيستائين مان تنهنجي لاء ڪا ڳالهه پنهنجي طرفان بيان ڪيان ڳالهه مان بيان ڪندس پوء اها صاف ٿي ويندي في الحال توهان وقت کان اڳ ۾ نه پڇجو مون کان توهان کي ظاهر جي خلاف ڪا ڳالهه نظر به کڻي اچي ته پوء اهو ڪجو اها وصيت ٿي تعليمي اخلاق ۾ اها ڳالهه آهي جڏهن جنهن شي جو موقعو ملي ٿو بيان جو ته پوء اڳ ۾ سوال ڪرڻ جي ضرورت ڪانهي

اختلاف ڪثير ٿيندو، تنهنڪري سوال اجايا نه ڪبا. فانطلقا حتي اذا رڪبا في السفينه هليا پوء چڙهيا اچي ٻيڙيء ۾. ٻئي پاسي ڏي وڃڻو هو. هنن بزرگ سمجهيو هنن کي الله جو ٻانهو، صالح، نيڪ يا ممڪن آهي انهن کي تعارف هجي حضرت خضر سان ته ڪو هي به بزرگ آمدرفت پيو ڪندو آهي. بغير خرچ ڪرائي جي کڻي ٻيڙيء تي وٺي چاڙهيائون. ٻئي هليا. اڳڀرو جڏهن ٻيڙي درياهه ۾ هلڻ لڳي ته هن ڪوشش ڪري ٻيڙي جو ڪو تختو پٽيو. اتي ڪو واهلو ڪو پاء ڪو اهڙو پيل هوندو ڪو ڪهاڙو واڙو يا ڪا شيء. ٻيڙي هئي وڏي، هن پنهنجي پاسي ۾ ويهي ڪا ڇيت ۾ هن ڏئي زور سان ٻيڙي جي تختي کي هيٺان تري مان کڻي پٽيو. پٽيو ته ٻيڙي جو ڀڄي پئي ته پاڻي بڙ بڙ ڪري وٺي وهيو. وهيو ته هن اهو مٽي به رکندا آهن پاڻ. ڪا جو قاعدو آهي اهو مان وڏن ٻيڙن ۾ ڏٺي آهي. مٽيء جا ڳوڙها پيا هوندا اٿن پاسي سان آليء جا. ڏسو اتفاق آ ڪو ڌڪ ٻڪ لڳيو هجي. وري هڪدم هنن ڪجهه ڪه ڪري ڇيت ٻيتو هڏ هي مٿو گپ هڻي پاڻي ڌئين پنهنجو هليا. هن حضرت موسيٰ عليه السلام چيو ته ڇا ڪيئي اخرقتها لتغرق اهلها هي سڄي علاقي کي ٻوڙڻ جي نيت ڪئي ڇا؟ ڦاڙي وڌئي ٻيڙيء کي ڀڃي لقد جئت شيئا اهي جذباتي ڳالهه ته هئي نه. لقد جئت شيئا امرا تو ڪم ڪيو آهي ڏاڍو ڪڙو، ڪسو ڪم ڪيو اٿئي. امر چئبو آهي ڪسي ڪم کي. قال الم اقل لک انک الم اقل انک لن تستطيع معي صبرا مان توکي ڪونه چيو ته تون مون سان صبر نه ڪري سگهندين. قال لا تؤاخذني بما نسيت چي مون کي گرفت نه ڪر هن سببان جو مان اها ڳالهه وساري هئي. ولا ترهقني من امري عسرا ۽ نه وجهه منهنجي معاملي ۾ مشڪل کي.

ٻار پيا راند کيڏن، اتي هڪڙو ٻار ماري وڌئي. نابالغ ڇوڪرو هو. تفسير وارا لکندا آهن ته ڀئي ان جو جيسور نالو پر ڪا خاص ڳالهه ڪانهي جيسور هجيس يا ڪو ٻيو نالو هجيس. حضرت موسيٰ عليه السلام ايڏو هڪڙو سختو ڪم ڏٺو جيڪو ڄڻ ڪٺور دل ڪو هجي ته ڪري. فانطلقا فقتله قال اقتلت نفسا زکية تو هيء همراهه ماري وڌو پاڪ جان ٻارڙو صغير مراهق ڇوڪرڙو هو اڃا بالغ نه هو بغير نفس هن ڪو خون ڪيو هو ڪنهن جو بنا ڪنهن نفس جي النفس بالنفس والعين بالعين تورات شريف ۾ ته آهي نه مسئلو جو بغير نفس تڏهن ٿي چئيس پيو ڪنهن جي ڪا جان ماري ها ته پوء چئجي ها ائين ته ڪونهي لقد جئت شيئا نکرا تو تمام هڪڙو نامعقول ڪم ڪيو آهي

قال ان سالتک عن شيء هاڻي جيڪڏهن مان توکان سوال ڪيو بعدها هن کان پوء فلا تصاحبني انجام نٿو ڏيس نه ڪو ويسر معلوم ٿيو ته ڄاڻي واڻي موسيٰ عليه السلام وٽ سوال ڪيو ويندو ڇو ته رحم جي بلڪل خلاف هو موسيٰ عليه السلام جي صبر جو موقعو ئي ڪونه هو ۽ موسيٰ عليه السلام پهرين عذر ڪيو هتي عذر ڪونه ڪيئي هتي چيئي ته اڳتي فارغ خطي آ تنهنجي اسان جي پوء هاڻي باقي هڪڙو سوال جيڪڏهن مان ڪيو اڳتي ته بس، جي هليس ته پوء هليس. فلا تصاحبني پوء مون کي ساٿ نه رکجانء، قد بلغت من لدني عذرا پوء تون منهنجي طرفان لاچار کي پهتئين تون به. ها ڇو ته تو پوء مان کي به الزام ڏئي چڪو آهين. عذر منهنجو به ٿيو ڪو. مون کي به لاچار تو کي به لاچار. فانطلقا حتيٰ اذا اتيا اهل قريه الله تعاليٰ جي طرفان اهو ڪونه هيو ته ڪو تون سڄي عمر هن سان رهجانء. مڙئي ملاقات ڪر. پوء هڪڙو دفعو، ٻه دفعا، ٽي دفعا جيڪو واقعو ٿيو، مطلب ته موسيٰ عليه السلام وڌيڪ مڪلف ڪونه هو، خضر سان ملاقات کان بعد ڪجهه هلڻ کان بعد مڪلف نه هو، بس ڪم پورو ٿيو هي. ڳالهه ايتري ئي. فانطلقا حتيٰ اذا اتيا اهل قرية، هليا نيٺ هڪڙي ڳوٺ تي اچي پهتا.

ارادو پئي ڪري ڀت ڪرڻ جو. ڀت ۾ ارادو ڪونه ٿيندو آهي، پر هن کي نسبت مجازي چئبي آهي. هن کي حال، حال جيڪو هيو سو حال اهو متڪلم هو ۽ متڪلم ارادو ڪندو آهي، تنهنڪري اهو مجاز ٿي پيو ڪري. اهڙا مجازات قرآن پاڪ ۾ تمام گهڻا آهن. نقض ڀڄڻ ۽ ٽٽڻ کي چئبو آهي. ڪرڻ تي هئي اقامه هن سڌو ڪيس. ڪهڙي طرح سڌو ڪيائين، اها ڪيفيت ڪانهي. روايت هڪڙي اچي ٿي.

يعملون في البحر سمنڊ ۾ ڪم ڪندا ها درياهه ۾ هلندا ها پيا اردت ان اعيبها مان ارادو ڪيو ته انهن جي ٻيڙيء ۾ نقص ڪيان ته جيئن هنن جي ارتفاقات کي ڌڪ نه لڳي غريب سان مدد ڪريان ۽ مدد جو طريقو ائين به هوندو آهي سمجه ۾ آيو ته غريب جي ڪنهن شيء کي جيڪڏهن ڪو نقص ڪري ڇڏجي ته جيئن ان نقص سان پيو هلي گذارو ڪري اهو جائز آهي سمجهدار ماڻهو جيڪو انهن ڳالهين کي ڄاڻي ٿو اهو نقص پوء مدد آ. غريب جي شيء کي جيڪڏهن تمام ڪامل مڪمل ڪبو ته اهو ڪنهن جي حسد ۽ ڪنهن جي رغبت ۽ ڪنهن جي نظر جو سبب ٿي پوندو آ. پوء اها اها غريب جي شيء ظلم جي هيٺ استعمال ۾ اچي ويندي آ. اهو هڪڙو وڏو اتئون لطيفو ٿو نڪري. تنهنڪري غريب جي شيء معيوب هجڻ اها ضروري آ. غريب جي شيء جيڪڏهن امير جهڙي اچي هوندي ته امير هن تي حسد ڪندا. اهو هڪڙو مسئلو آهي. انهي ۾ هڪڙو تمام درياهه آ هڪڙو مسئلن جو جيڪو مون کي نظر ٿو اچي. ها وڪان وراءهم ملڪ بادشاهه پريون هڪڙو ياخذ ڪل سفينة غصبا هر هڪ جي ٻيڙي پيو ڦري زور سان. غصب پيو ڪري. هو پنهنجي لاء ڪاٺ پيو آڻائي. واپاري تاجر هيو. اهو تجارت هن پنهنجي قبضي ۾ ڪري ڇڏي هئي. اما الغلام اهو به سرمائيدار ذهن جو ماڻهو هو. تجارت جا جيڪي به طريقا آهن، جيڪڏهن ماڻهو سڀ پنهنجي قبضي ۾ آڻي ڇڏي، سرمائيداري ان کي چئبو آهي. پوء غريبن تي پيو تقسيم ڪري پنهنجي مرضيء سان. آڻي به ظلم سان ۽ وڪڻي به ظلم سان. هڪ هٽي احتڪار اقتصاديات جي تمام برخلاف فلسفو آهي ۽ حضرت خضر عليه السلام ان احتڪار ۽ هن جي اقتصادي خيانت ۾ گويا ان کي ٽوڙيندڙ ثابت ٿيو معلوم ٿيو ته اقتصادي فحاشي جيڪا هوندي ان کي ٽوڙڻو لازم آهي اهو مسئلو هتئون نڪري ٿو اما الغلام باقي ڇوڪرو ان کي معيب ڪري ڇڏيو. هاڻي ڇا ٿيندو؟ هنن جي ٻيڙيء تي جڏهن ايندا اهي هن جا ڪاردار چوندا هئا، ٻيڙي ڪاهيو، ٻيڙي ڪاهيو، هليو بادشاهه جون ڪاٺيون ڍوئڻيون آهن. هي ته مٽڙي جو پري ڪندا ته ٻڙڪا پئي ڏيندي، چوندا سائين هي ڀڳي پئي آهي ٻيڙي اسان جي. بس چوندا ته باهه ڏيوس پر هاڻي ڀڳل ٻيڙي نه ته ڪاٺيون ٻڏي وڃن، ماڻهو ٻڏي وڃن. ماڻهن کي ڪهڙي خبر فنن جي. ائين ڪيون پيا گذاريندا، پاڻ هنن کي نفعو ٿي پوندو. اما الغلام، باقي ڇوڪرو، فڪان ابواه مؤمنين.

طغيان به ڪري ۽ انهن جو ڪفر به ڪري. حضرت خضر عليه السلام ها نه معتبر آ متڪلم ڳالهائبو آ استاد آ استاد ائين ڳالهائيندا آهن جي اهو ڪلام جو محاورو آ اسان ڏناسون اسانکي انديشو ٿيو ته متان انهن ٻنهي کي طغيان ڏي ۽ سرڪشي ڏي و ڪفرا هن سان ٻيو کڻي ملايان پر ضرورت نٿو سمجهان مان کي سمجهه ۾ اچي ٿو ملائڻ پر نٿو ملايان اهو اهو جيڪڏهن ملائڻ ڪجي ته اهو دليل سان ٿئي ٿو ڪذالڪ ڪدنا ليوسف اهو ملائڻو آهي اهڙي قسم جو پر هتي جڏهن نه ڪيو اٿن ته اسان به نٿا ڪريون يوسف عليه السلام جي ڀائرن کي گرفتار ڪيو يوسف عليه السلام جي چڪر الله تعاليٰ فرمائي ٿو ڪذالڪ ڪدنا ليوسف اسان اها سڄي پاليسي يوسف جي ٺاهي هتي به خشينا جو مطلب اهو آهي الله تبارڪ تعاليٰ به هن سان ان معاملي ۾ ساٿ آهي امر تڪويني آهي نه تنهنڪري ٻه ملايس ته ٻه اڃا گهڻا ڪيس ته گهڻا به ڪري سگهون ٿا. تنهنجو سوال صحيح آهي. فاردنا يبدلهما ربهما خيرا ارادو ڪياسون الله تعالي وري پوء انهن ٻنهي جي لاء خير برڪت آڻي ڀلو ڪو ٻار آڻي انهي کان به جو پاڪيزگي ۾ هجي ۽ اقرب هجي رحما شفقت ۾ به وڌيڪ هجي اهڙو ڪو خاصو ٻار الله تعاليٰ وري هنن کي عطا ڪري. پاڪيزو به هجن. مقتول ڇوڪري جي عيوض بهتر ماء ٻار هن کي الله تعاليٰ ڏي. جيڪو اهو وڏو به ٿئي، شفقت به ڪري، احسان به ڪري، فرمانبرداري به ڪري، خدمت به ڪري. هي رهندو هن تي ظلم ڪري ها، تڪليفون ڏي ها. اولاد جي ڪري ماڻهو ڪڏهن ڪڏهن غلطي ڪري ڪفر ۾ وڃي پوندو آهي، متان اهو نقصان هنن کي ٿئي ها. اهو سبب هو. هيسين ٻه، ٽيون باقي ڀت فڪان لغلامين يتيمين ٻه ٻارڙا هئا هڪڙا يتيم في المدينة شهر ۾، وڪان، تحته ڪنز لهما ۽ ان جي لاء هڪڙي کاڻ هئي اتي يعني ڀت جي ڪرڻ سان اها پاڙ مون نڪري پوي ها يا ڀت جي پور ۾ اندر ڪاٿائي هنن ٺهرائي ڇڏي هئي اڳي طريقا اهي هوندا هئا دولت جي لڪائڻ جا ڀتين ۾ ڪندا هئا ڀت ڪري پئي ڊهي پئي پوء اسان پاڻ اهڙيون ڏٺيون پنهنجي بچپن جي زماني ۾ ڪٻڙيون ڀتين ۾ لڳل هونديون هيون لوٽيون اندر ڀرو پوء ان جي مٿان وري ڍڪڻي ڏئي وري مٿان گارو ڏئي ڇڏ بس ڀت ٺهي ويندي توهان ڏٺي هوندي بلڪ زر جي لوٽي هوندي ها اسان جي گهر ۾ ته هوندي هئي وکان ابوهما صالحا ۽ پيء انهن جو صالح شخص هو معنيٰ اها جيڪا کاڻ هئي سا اها هڪ صالح ماڻهو جي کاڻ هئي ان جي اها معنيٰ ناهي ته دولت جيڪڏهن هوندي آهي ته اهو طالح هوندو آهي ائين لازم ڪونهي

ما فعلته عن امري مان پنهنجي حڪم سان، پنهنجي ارادي سان اهو ڪم نه ڪيو آهي. ذلک تاويل ما لم تسطع عليه صبرا. اها آهي معنيٰ انهيء شيء جي جنهن تي قادر نه ٿي سگهين تون صبر ۾، ان جي صبر تي تون قادر نه ٿئين ان جي معنيٰ اها آهي. اهي ٽي مسئلا ٻڌائين. هتي ٿورو هڪڙو غور ٿو ڪجي. اهي مسئلا ٽي ٿيا النکتة للقار لا للفار ٻيا ڇو نه ٿيا؟ ان جي ڳالهه ڪانهي. الائي ڇا ٿين ها. نبي سائين جن تمنا ڪئي ڪاش جي موسيٰ عليه السلام صبر ڪري ها ته ڪي نڪرن ها. پر موسيٰ عليه السلام جي لاء اهي ئي ٽي مسئلا مناسب هئا. وڌيڪ مناسب به ڪونه. اها تمنا ته ٿيندي آهي. جهڙي طرح نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم فرمايو آهي ته جيڪڏهن مون کي سڏ ٿئي ها يوسف عليه السلام کي سڏ ٿيو. مون کي سڏ ٿئي ها لاجبت الداعي جيڪر مان نڪري وڃان ها ڪونه چوان ته منهنجو ڪيس ڪچو ڪريو. اهو هڪڙو عزم ۽ همت آ. هتي به حضرت موسيٰ عليه السلام جي صبر جي مٿان ڄڻ نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن حرص ڪيو آ. باقي موسيٰ عليه السلام جي لاء مناسب ٽي مسئلا، نبوي علم آ اهو انهن وٽ ته ظاهر آهي اها ڳالهه. ڪيس ٿيا ٽي. هڪڙو ٿيو. ٻيڙيء ڀڃڻ جو ۽ صاحب ٻيو ٿيو ٻار مارڻ جو ۽ ٽيون ٿيو واقعو بنا مزدوريء جي خدمت ڪرڻ جو موسيٰ عليه السلام تعليم ۾ ۾ ويو هتان هڪڙو دروازو ٿو کلي ته تعليم ۾ ماڻهو جيڪي ڪجهه ڏسي ٻڌي انهي ۾ غور ڪري اهو خاص ڳالهه آهي غور ڪري ته مون کي جيڪو هي مسئلو مليو آهي آيا انهي مسئلي جو مون وٽ به ڪو حل ممڪن آهي جيڪڏهن حل ممڪن نه هجي ته پوء سو بعد الفڪر والغور موسيٰ عليه السلام ته واقعو ڏسي اعتراض پيو ڪري نه فورن

ٻن ماڻهن کي ڇڏايو ٿي، هڪڙو مري پيو موسيٰ عليه السلام کان، پوء ڪنهن ماڻهو جو مارڻ نيت سان نه هجي، بغير ارادي جي هجي، ڏوهه ڪونهي. هاڻي جنهن بزرگ سان، جنهن شيخ سان حضرت موسيٰ عليه السلام هلي ٿو ۽ الله تبارڪ وتعاليٰ جو حڪم ٿس ته تون ان سان گڏجي هل،

پڇيائين بابا ڇو؟ چيائون ته اسان جو پيء ڪراڙو آ، هي ماڻهو جڏهن مال پاڻي پياري ويندا ته پوء اسان چاليهه ماڻهو اوڪي کي ڇڪين ٿا. ڇوڪريون هنن سان گڏجي ڪيئن ڇڪن؟ نه ڇڪين ته پاڻي به نه پيو ملي. پوء مال پاڻي پي وڃي، بعد ۾ جيڪو درد بچي، گيرٽ بيرٽ، اهو مڙئي چٽائي انهن کي پوء ويچاريون ڏينديون هيون. موسيٰ عليه السلام انهن کي چيو ته پري ٿيو ته مان ٿو ڇڪيان. جو اڪيلي جو اڪيلي.

بادشاهه ذوالقرنين اهو هڪڙو وڏو هڪڙو بادشاهه ٿي گذريو قرن چئبو آهي طرف کي قرنين معنيٰ ٻه طرف قرن چئبو آهي سڱ کي ٻه سڱ ٿيندا آهن مٿي ۾ انهيء لحاظ کان جو هي دنيا جي ٻن طرفن مشرق ۽ مغرب تي حڪومت پهچائي چڪو هو تنهنڪري هن کي ذوالقرنين معنيٰ دنيا جي ٻن ٻن طرفن وارو دنيا جي ٻن ڪنارن وارو بادشاهه چئي ڇڏيو سڪندر ٻه ٿي گذريا آهن. هڪڙو آهي سڪندر مقدوني اهو پوء ٿيو ٻيو آهي سڪندر اول اهو ايران جي قديم بادشاهن منجهان آهي ۽ صابي مذهب جا ماڻهو انهن منجهان هيو. حضرت ابراهيم عليه السلام جو مؤثر معاصر نظر اچي ٿو. صابي دين حضرت ابراهيم عليه السلام جي وقت ۾ دنيا ۾ هيو ۽ سمجه ۾ اچي ٿو هن جي بيانات منجهان ته ماڻهو توحيد وارو ۽ صالح هيو ۽ صابي مذهب جو اصل ڄاڻو شخص هيو اها ڳالهه سمجه ۾ اچي ۽ ان جي دعا جا اثر قرآن پاڪ ۾ ۽ خرق عادت سامان ۽ وسائل الله جي طرفان عنايت ٿيل معلوم نظر اچن ٿا تنهن ڪري سمجه ۾ اچي ٿو ته اهو سڪندر ڪو صالح شخص ۽ ڪنهن مذهب الاهي جو تابعدار هيو

لکن ٿا ته خضر عليه السلام ان جو وزير هيو. قرآن شريف خضر جي قصي سان گڏ سڪندر جو قصو آندو آهي. انهن جي پاڻ ۾ معاصرت، مناسبت، همنوائي آهي. شعراء عرب جيڪي قديم آهن، اهي پنهنجي شعرن ۾ ذوالقرنين جو نالو وڏي عزت سان ۽ فخر سان بيان ڪن ٿا ۽ عرب جي مٿان به ان جي بادشاهي هئي. سڄي دنيا تي جڏهن بادشاهي ٿي هئي، عرب جا ماڻهو هن جي وڏي عزت ٿا ڪن. بهرحال جيڪو دانيال جو سفر آهي دانيال عليه السلام جو سفر اٺون ان ۾ هن جون چند ڳالهيون اچن ٿيون انجيل اٺين سفر ۾ هن سفر لکيل دانيال عليه السلام جو جيڪو سفر اٺون آ انهي ۾ اتي هڪڙي جيڪا ويهين آيت نمبر ٿو آڻي انهي ۾ لکي ٿو ته هو لکي ٿو ته رأيت الڪبش ذوالقرنين مان هڪڙو گهٽو ڏٺو ٻن سنگن وارو خواب ۾

اها ڳالهه ڪري پوء چئي ٿو ته اذا تيس جاء الي الڪبش ٻيو هڪڙو وڏو نر گهٽو آيو جيڪو زبردست هو پوء انهي اچي هن گهٽي سان ٽڪر کاڌو يعني ٻه ڍڳ گهٽا ٿي پيا. هڪڙو خواب ڏٺم، جنهن ۾ گهٽو نظر آيو، ٻه سڱ هئس. پوء وري ٻيو هڪڙو مان گهٽو ڏٺو، جيڪو انهيء اچي هن سان مقابلو ڪيو. پوء هن ٻئي گهٽي کي انهيء پهرئين گهٽي، جيڪو وڏو آيو، انهيء اچي پنهنجا سڱ هنيا ۽ ان جا سڱ ڀڃي وڌائين. اهو انجيل ۾ ايترو بس هو. ذوالقرنين جو مسئلو، الله ته ڄاڻي جو ڪيتري قدر آهي هن سڪندر سان واسطو رکي ٿو غلبو ته هن جو سمجه ۾ ٿو اچي ٻين بادشاهن جي مقابلي ۾ غلبو هن جو نظر ٿو اچي هتي جيڪي آيتون آيون آهن ٻياسي کان وٺي

وڪان وعد ربي حقا منهنجي رب جو واعدو سچ آهي نسفي ٿو چئي ته اهو ذوالقرنين جو پويون قول آهي سڀ ڳالهائيندي اتي اچي ختم ڪيو اٿئي گفتگو کي ۽ اهو بند ٽٽندو تڏهن جڏهن انقلابي حڪومت ايندي قرآن پاڪ جي معنيٰ ياجوج ماجوج کي پوء انهيء اسلام جي دور ۾ هلي وري موڪل ملندي نه ته هالي مان بند ڪري ٿو ڇڏيان اها به ان ڳالهه ڪئي آهي اها ان جي پيشين گوئي آهي معنيٰ جيئن هن حڪومت قائم ڪئي آهي اهڙي حڪومت ٻي قائم ٿيندي پوء انهيء حڪومت جي اواخر ۾ هلي اهو بند ٽٽندو وري ياجوج ماجوج ملڪ ۾ پکڙبا جيڪي اڄ مان بند ٿو ڪيان

جيڪا جنهن جي شيء هوندي کائڻ، مال، ڍڳو، انهن جو ڪهڻ، مارڻ، کائڻ، اهو طريقو ملڪ ۾ تهلڪو مچائيندا، ڏڪر ڪري ڇڏيندا. وڻ، وڻن جا پن، ڍنڍون، ڍورا، پيئندا، کائيندا، جهڙي به قسم جو مطلب جتان ايندا بس صفايو ڪري ويندا. تنهن ملڪ جو اها سائين روايت آ مسلم شريف ۾. حضرت عيسيٰ عليه السلام تنهن دور ۾ لٿل هوندو، اهو پنهنجي امت کي پنهنجي نبي سائين جي جيڪا قوم آهي ان کي وٺي جبلن ۽ اهڙن پاسن تي جيڪي رستا ناهن اطرافن تي انهن کي کڻي ويندو في الحال انهن جي يلغار جي سامهون نه ايندو پوء جڏهن گهمي ڦري بيهندا پوء دعا گهرندو حضرت موسيٰ، عيسيٰ عليه السلام ۽ سندس جيڪا قوم هوندي گڏ مسلمانن جي انهن ۾ بيماري پيدا ٿيندي هو مري ويندا يموتون ڪموت رجل واحد فرسيٰ مري ويندا جيئن هڪڙو ماڻهو مري پوي گهڙيء ۾ ائين پکڙجي ويندا سڀئي سڀئي بدبو، گندگي پيدا ٿيندي. هي مسلم شريف جي روايت آهي. پوء الله تعاليٰ غرانيق موڪليندو بحر قلزم ڏانهن، وڏين ڳچين ڊگهين وارا، ڄنگهن وڏين وارا اهڙا هڪڙا پکي جيڪي انهن جا اهي ڍونڍ کڻي وڃي بحر قلزم ۾ اڇليندا. انهيء وچ ۾ جيڪا هنن جي رجهڻ ۽ تمازت سج جي ڪري جيڪا چرٻي ۽ گندگي نڪتي هوندي ملڪ ۾ اها ڀرجي ويندي. بدبو هوندي، پوء وڏو مينهن وسندو، پوء اهو پکڙجي ويندي ڌوپي زمين ان جي دوسي کڻي صفائي ڪري اهو زمين ۾ ڀاڻ جو ڪم ڪيندي ڀسي پوء عيسيٰ عليه السلام ٻاهر نڪرندو حڪومت قائم ڪندو وري قرآني حڪومت ساڳي ٿيندي ان ملڪ ۾ عظيم انقلاب اهو ائين ئي ايندو. گذريل زماني ۾ آهي. پوء دجال پيدا ٿيندو. اڳ ۾ ياجوج ماجوج. ملڪ خوشحال ٿيندو. عيسيٰ عليه السلام ست سال ملڪ ۾ رهندو حڪومت حڪومت قائم ڪندو. هي روايت ۾ ان روايت جي سند مضبوط آهي، مسلم شريف آ ۽ ان جي شرطن تي آهي. مسلم شريف جا شرط هي آهن ته ٻه راوي جيڪي پاڻ ۾ استاد شاگرد هن معاصر هجن. بخاري شريف واري جو شرط آ ته ٻئي استاد شاگرد پاڻ ۾ ملاقاتي هجن. اهو ثابت ٿيل هجي ته ملاقات آهي انهن جي پوء مسلم شريف چوندو آ ته هڪ وقت جا هجن پوء ڪافي آ. ان جي ملاقات ڪرڻ ڪو به لازم ڪانهي ته سڀ ڪنهن کي معلوم هجي. آهن ٻئي شرط سخت، ڇو ته ٻين ڪتابن ۾ ائين ڪونهي. اهي ٻئي شرط آهن. ملاقات ۾ ۾ معاصرت اچي وئي، معاصرت کي ملاقات لازم ناهي. هڪ وقت ۾ ڪيترا ماڻهو هوندا آهن، ملاقات نه ٿيندي آهي. مسلم ان کي قبول ٿو ڪري. مسلم جي شرطن تي سند پوري آهي. ڪجهه روايت معلول آهي. معلول چئبو آهي حديث ۾ ڪو جرح سند ۾ نظر نه اچي پر جيڪي حذاق حديث جا هوندا آهن، حاذق شخص، اهي محسوس ڪندا آهن ته هن حديث جي سند ۾ ڪو نقص آهي. ڪيترو نقص آ، ڪهڙو نقص آ، اهو مقرر نه ڪندا آهن. انهن جي طبيعت ۾ نقص ويهجي ويندو آهي. جيئن ته انهن شخصن تي جرح تعديل جي اهڙن امامن تي اعتماد هوندو آهي تنهنڪري پوء اهي انهن تي رکندا آهن حرف، سند تي ڪهڙو حرف اٿئي حديث سند معلوم نه آهي. علت انهي کي ٿي چئجي. مثال ان جو ائين آهي جيئن هڪڙو سون هجي صراف وٽ نيو، صراف آهي تمام سمجهدار.

اشبه بالاسرائيليات آهي. اسرائيلي ڳالهيون جيڪي آهن، يهودين جي زماني دور جون ڳالهيون انهن سان مشابه آهي ۽ اسرائيليات هونئن ضعيف شيون آهن. هي انهن سان مشابه آهي، پر ڪنهن قويء جي مشابهت سان مشابهت هجي ضعيف سان، اهو قوي ضعيف ته ڪونه هوندو آهي، پر مشابهت ٿي پئي. بهرحال اهڙي قسم جا ٿورا هلڪڙا خفيف اعتراض ياجوج ماجوج جي روايت تي آهن. انهن اعتراضن ڪيترن ماڻهن کي دل برداشته ڪري ڇڏيو آهي. ۽ ٻيا به گهڻا طريقا انهي سند ۽ روايتن جا آهن. ڪثرت طرق جي شيء کي معتبر بڻائيندي آهي. جيڪو اختلاف آهي ياجوج ماجوج جي وقوع ۾ ته ياجوج ماجوج ڪهڙي شيء آهي صرف انهيء ڳالهه جي ڪري اختلاف ٿيو آهي ته اها قوم ڪين ڪا ٻي؟ جيڪڏهن اها تعليل حديث ۾ نه هجي ها ته جيڪر پوء موقعو مقرر هو يعني اهي ئي ياجوج ماجوج. پوء ڪن سمجهدار ماڻهن جڏهن اهي ڳالهيون ڏٺيون آهن ته پوء ياجوج ماجوج جو هڪڙي ترڪن جي قوم جو نالو کڻي رکيو اٿن ۽ انهي کي وٺن ٿا ياجوج ياگوگ گاف کان جيم معرب ٿيل آ ماگوگ گاگ ميگاگ اهي هڪڙيون قومون آهن اڃا اتر قطب جي پاسي ڏي پوء ۽ هي جيڪي ترڪي هيا چنگيزي اسلام کان اڳ ۾ انهيء قومن منجهان هيا. گهڻن مؤرخن پوء انهن جو جيڪو حملو آيو مسلمانن تي مهدي جي زماني کان پوء انهن تي محمول ڪري ڇڏيو اٿن ۽ ياجوج ماجوج تان پوء انهن ڳالهين جي ڪري هٿ کڻي ويا آهن اهي ماڻهو جن ماڻهن ان تعليل تي نظر نه ڪئي آهي، ياجوج ماجوج انهن جي نظر ۾ اهي ئي آهن جيڪي ٿيندا. بهرحال مان توهان کي هڪڙو جيڪو اختلاف هو ان جي پاسي ڏي توجه ڏياريو آهي. باقي پنهنجو ذاتي اسان جو عقيدو ياجوج ماجوج جو آهي جيڪي ٿيندا. ان تعليل تي اسان جي نظر ڪانهي. ۽ ياجوج ماجوج تان دستبرداريء جو سبب هڪڙو آهي. ڇو کنيو اٿن هٿ؟ هٿ انهي ڪري کنيو اٿن ته ماڻهن کي آسرو ٿي پيو آهي عيسيٰ عليه السلام جو ۽ مهديء جو. ايندو ته پوء ڪم ڪنداسي. تنهنڪري انهن ماڻهن چيو ته انهن ٽوٽن کان اهو آسرو کڻائي هاڻي ڪم ڪرايون. دين جي خدمت ڪن، جهاد ڪن، نه ته هي جهنڊا کوڙي ويهي رهندا شيعن وانگر ته جڏهن آيا ته پوء جنگ ڪنداسي. انهن ماڻهن انهيء ڪري دل برداشتگي ڪئي آ، جو پوء ياجوج ماجوج، حضرت عيسيٰ عليه السلام، حضرت مهدي، انهن جو دور ٿيندو هڪڙو. پوء سائين هنن چيو آ ته عيسيٰ عليه السلام جو اچڻ مشتبه آ. مهدي عباسي جيڪو ٿي گذريو، ڀلو شخص بزرگ اهو هيو. گهڻيون ڳالهيون ان تاريخ ۾ تمام تفسيرن ۾ ۾ به آهي. بهرحال پنهنجي اسان جي ذهن ۾ جيئن سلف جو عقيدو آهي اهو معتبر آهي ۽ روايت جيڪا معلول انهن لکي آهي علت اها روايت جي روايت کي نقصان ڪونه ٿي ڪري، ايڏو نقصان ڪري جو ماڻهو انهن کي جا مصداق به بڻائي ڇڏي عيسيٰ عليه السلام جي نزول جو مسئلو احاديث ۾ گهڻي انداز سان ثابت ٿيل آهي ۽ جيڪو نزول جو قائل نه ٿيندو عيسيٰ عليه السلام جي ته پوء ان جي حياتي جو قائل به نه ٿيندو نزول آهي هن جي حياتي جي ڪري ۽ حياتي ور هن کي ملي آهي نقص جي ڪري عيسيٰ عليه السلام جي وفات ٿو ڪري ته ناقص ٿي وفات ٿو ڪري نبي ڪامل هوندا آهن هن جهاد نه ڪيو جيڪي ماڻهو جهاد جي ڪري عيسيٰ عليه السلام جي موت جا قائل هن تن کي عيسيٰ عليه السلام کي ناقص ڪرڻو ٿو پوي جهاد ته هن ڪونه ڪيو آهي جيڪڏهن اها شيء غير ضروري هجي ها ته يونس عليه السلام کي مڇي جي پيٽ مان ڪونه ڪڍيو وڃي ها

طبري جو جملو قرآن پاڪ ۾ صافات سورت جي اندر پوء الله تعاليٰ فرمائي ٿو جيڪڏهن اها دعا نه پڙهي ها ته اسان هن کي ٻاهر ڪونه ڪڍون الي يوم يبعثون قيامت لاء ڇو ته هن گهريو ته اني ڪنت من الظالمين مان عدالت قائم ڪانه ڪئي تنهن ڪري منهنجي ظلم واري وصف منهنجي وجود ۾ رهي ٿي معرفت مون کي ٿي وئي آ، جهالت ختم ٿي وئي. انه ڪان ظلوما جهولا، انسان ۾ ظلم به آ جهل به آ. جهالت ختم ٿي وئي معرفت جي انتها سان. لا اله الا انت سبحانڪ. باقي عدالت ڪانه قائم ٿي ڇو ته قوم مڃيو ڪونه حضرت يونس عليه السلام کي جو حڪومت قائم ڪري عدالت ڪري ظالم ۽ مظلوم جا فيصلا ڪري تنهن ڪري ڄڻ چيائين ته هاڻي اهو جيڪو شعبو هو منهنجي وجود جي صلاحيت جو سو رهيو ٿو وڃي

نبي ڪري هن کي اتي عدالت ڪئي. هاڻي ڪامل ٿيو حضرت عيسيٰ عليه السلام جو مطلقاً شعبه جهاد اهو رهي ٿو، عدالت جو شعبو رهي ٿو، جنهن سببان يونس عليه السلام کي مڇيء جي پيٽ مان خدا ڪڍي موڪلي ٿو، اهو سبب عيسيٰ عليه السلام سان قائم آهي. تنهن ڪري عيسيٰ عليه السلام جي حياتي لازم آهي ۽ انهي جو موٽي اچي پنهنجي ڪم کي تام ڪرڻ جيئن يونس عليه السلام نڪري آيو ڪم تام ڪيائين تيئن هن جو موٽي اچي ڪم تام ڪرڻ لازم آهي. ۽ جهاد جي خاطر جيڪي جهاد کي موقوف ٿا سمجهن عيسيٰ عليه السلام جي انتظار ۾ اهو خيال ڪرڻ گهرجي ته هن کي به ته جهاد ڪرڻو آهي ترسڻ جو ته سوال هوندو ڪونهي قوم جي جاڳائڻ جا گهڻا طريقا آهن ٻيا اهو سبب آهي جو اسان ياجوج ماجوج جا قائل آهيون ۽ ان دور جا جڏهن عيسيٰ عليه السلام به هوندو ۽ ان وقت ۾ دنيا جا وسائل هڪ ٻئي کي ماري تباهه ڪري چڪا هوندا. تڏهن اها قوم لٺين، تيرن ۽ بانٺن سان، ڀالن سان ڪامياب ٿيندي. معنيٰ ماڻهو انهن جو مقابلو به نه ڪندا. جڏهن ته هڪڙو بم لڳي وڃي، بندوقون رائفلون لڳي وڃن، سائين توبون لڳي وڃن ته اهي جيڪر هوا وانگر اڏري وڃن، چئبو ڪونه هوندي اهي شيون. اهي ماڻهو هڪ ٻئي کي ماري چڪا هوندا. وڏي هڪڙي عالمي جنگ جنهن جو قرآن پاڪ پيو ٿو هميشه ڀڻڪار ڏي ۽ ٻڌائي وڏي هڪڙي عالمي جنگ اچڻ واري آهي فاذا جاء وعد ربي جعله دڪاء وڪان وعد ربي حقا عالمي جنگ جو آيو ۽ اها عالمي جنگ گذري ڪانه وئي آهي عالمي جنگ ايندي ۽ هن ڳالهه سان اها موافق آهي تنهنڪري ياجوج ماجوج جي آمد به تڏهن ٿيندي ۽ ان وقت ۾ عالمي جنگ کان پوء ياجوج ماجوج ايندا جڏهن هي ختم ٿي چڪا هوندا. ها هڪڙو لوهه کي ڪٽي باهه باهه ۾ تئو ڏئي سيخ ٺاهي ان کي چهنب ڪڍي سگهندو ايترا ماڻهو هوندا ايترا ارتفاق اول وارا ماڻهو وڃي بچندا باقي ارتفاق اول، ثاني، ثالث، رابع، رابع به ختم، ثالث به ختم، ثاني به مشڪل، ثالث ۽ اول ۽ ثاني هوندا وڃي ارتفاق. جهنگلي زندگي ان کان پوء ٿورڙي شهري زندگي باقي اسلحو، دفاع، هي سائنس، هي ڪمالات هي سڀ ختم. اهي ماڻهو هڪ ٻئي کي ماري تباهه ڪندا اهو آهي وعد ربي جاء وعد ربي جعله دڪاء سڄي ملڪ ۾ عظيم انقلاب اچڻ وارو آهي عالمي جنگ. ان عالمي جنگ کان پوء ماڻهن جا پر ڪترجي ويندا، اڏرڻ وارا زمين تي پيٽ کوڙي پوندا، ڀڄڻ وارا ڀڄي نه سگهندا، معنيٰ تيز رفتار سواري پوء جاچيو ويندو ۽ اهو انهيء طرح هوندو ۽ عيسيٰ عليه السلام به اهڙي وقت ۾.

اهو سڄو هڪڙي آسري کي ٽوڙڻ جي لاء آ. آهي نيت انهن جي به چڱي پر اهڙي نيت ته چڱي نه ڪجي جنهن ۾ ڀانڊا ڀڄي پون پنهنجا. ان جي نيت ۾ ڪو شبهه ڪونهي. ماڻهو ڀلا جن اهي ڳالهيون چيون آهن. اها هڪڙي نازڪ ڳالهه هئي جيڪا مان ڪري ڇڏي. دجال تنهن کان پوء ٿيندو. دجال جي حديث بهت گهڻيون آهن وري. دجال جو قائل ٿيڻ به لازمي آهي. ان جي مٿان جرح ڪونه ٿو ٿئي. حالانڪه دجال بعد ۾ آهي. ياجوج ماجوج. دجال جي حديث ۾ دجال پوء ٿيندو. ياجوج ماجوج ٿيندا.

سامان کڻندو معنيٰ سفر ڪندو حتٰي اذا بلغ مغرب الشمس جڏهن سج جي الهندي تي پهچندو وجدها ڏسندو ان سج کي ڄڻ لهي ٿو في عين حمئة گپ جي دٻي ۾ عين معنيٰ دٻو پاڻيء جو حمئة گپ جو ميرو ڪارو دٻو ان ۾ ٿو ڄڻ لهي ان جو مطلب هي آهي ته پريون ڪو جبل ببل ڏسڻ ۾ نه ايندو ملڪ پاڻي پاڻي هوندو ائين هن ڏٺو هن کي ڪناري تي وڃي بيٺو زمين سمنڊ تي پوء پريون ڏٺائين ته سج وڃي ڪاري دٻي ۾ ٿو لهي سمنڊ جو پاڻي ڪارو نظر ايندو آهي ۽ سج جو لهڻ اڀرڻ پاڻي ۾ ٿيندو آهي ڏسڻ ۾ ايندو آهي ماڻهو کي حالانڪه هو ته لهڻ اڀرڻ جو مسئلو ته جدا آهي هي آهي خالي رويت پاڻيء ۾ لهڻ جو قائل ٿيڻ اهو خطا رويت جي آهي ائين ناهي هو لهي ٿو پنهنجي خيال سان، اڀري ٿو پنهنجي خيال سان، پاڻي جو سوال ئي ڪونهي ايڏانهن، پاڻي ته اسان جي زمين سان واسطو ٿو. وجد عندها قوما اهو هن جو وجدان الله تعاليٰ بيان فرمايو آهي. هن ائين محسوس ڪيو. اهو ڪو هن تحقيقات جي موجوده تحقيقات جي خلاف ڪونهي. سمنڊ ۾ ماڻهو جهازن تي يا ٻيڙين ۾ وڃي ڏسي ته لهي به سڌو پاڻي ۾ ٿو اڀري به پاڻي کان ٿو ائين نظر ايندو.

ان جي خدمت ڪري، عدالت ڪري ۽ ڀلائي آڻي ان جي مرضي خير جاري ڪري. هاڻي هتي انهن ماڻهن جي لاء جيڪا پنهنجن صلاح ڏنس، ٻنهي منجهان جيڪا صلاح اختيار ڪرين، سمجهه ۾ اچي ٿو ته ڪافر ماڻهو آ. جي مسلمان مؤمن هجن ها، صالح هجن ها ته ٻه انهن کي صلاحون نه ملن ها. پوء هن ڀلي ڳالهه کي اختيار ڪيو.

جنهن ايمان آندو عمل صالح ڪيو فله جزاء الحسنيٰ پوء ان جو بدلو آهي سهڻو سنقول له من امرنا يسرا اسان ان کي چونداسون پنهنجي معاملي ۾ آساني آساني ڏينداسون ان کي معنيٰ هن کي سهولت ڏني شي الله تعاليٰ ٿو فرمائي ثم اتبع سببا اهو مغرب جو پاسو پورو ڪري وري هليو اوڀر اوڀر حتٰي اذا بلغ مطلع الشمس جڏهن سج جي اڀرندي تي پهتو وجدها تطلع في قوم ڏٺائين اهو هڪڙي قوم تي ٿو اڀري لم نجعل لهم من دونها سترا ائين بري قوم هئي ڪنهن حجاب ۽ ستر ۾ ۽ پردي ۾ ڪونه پيا رهن اس ۾ پيا رهن وحشي قسم جا ماڻهو جهنگلي ڇت وجهڻ جو به طريقو انهن وٽ ڪونه هو ڪي وڻ مڻ هجن يا ڪي جبلن جا سايا پاڇا يا ڪي چرون غار انهن ۾ اهڙيء طرح ميدانن ۾ ته وري ميدانن ۾ پيا رهن. ڪذالڪ، الله فرمائي ٿو، ائين ئي هيو بس. وقد احطنا بما لديه خبرا اسان قبضو ڪيوسي انهيء شيء تي جيڪي ان وٽ هئي خبر. اها رب ٿو فرمائي، اسان ان جي خبر تي احاطو ڪيو آهي. ڳالهه توهان کي پوري ٿا ٻڌايون. معنيٰ ذوالقرنين سفر مشرق جو ائين اهڙيء طرح اچي پورو ڪيو. مغرب ۽ مشرق جو فرق سفر جيڪو آهي انهي تي الله تعالي فرمائي ٿو اسان جو علم محيط آهي تاريخ وارا شايد ڪي به ڳالهيون کڻي ڪن پر ايتري قدر اسان جيڪا ڳالهه ٻڌايون سا اسان جي احاطي ۽ علم هيٺ آهي تنهن ڪري اها ڳالهه معتبر رب ٿو فرمائي حتٰي اذا بلغ بين السدين تان جو اهو وڃي پهتو ٻه هڪليون سد هيا ٻه ٻنڌيون جيئن ڪنهن جون ٻه ائين هيون ٻه پهاڙ هئا هڪڙا وچ ۾ گهيرو هو اتي وڃي پهتو اهو به انهن جي ملڪ ۾ وجد من دونهما قوما پريان لڌائين هڪڙي قوم

جو قدر ڪنهنجي ٻنهي طرفن جي زبان سمجهن. اها جيڪا قوم هئي جنهن قوم وٽ پهتا جن جي ڳالهه سمجهه ۾ نه پئي اچي انهن جي ۽ هنن ياجوج ماجوج جي قوم جي وچ ۾ ٻه هڪڙا جبل ها حائل جن تي چڙهائي ممڪن ڪانه هئي. البت ٻنهي پهاڙن جي وچ ۾ هڪڙو درو کليل هو، جيڪا اها قوم به اوڏانهن هن دري مان ڦري هنن تي اچي ۽ هنن جي ميدانن تي هنن سان ظلم ٻڙو ڪيون، ماريون کايون، ٽنگيون هنن کي پهليل ڏانهن. اهو آزار هيو هن قوم سان. ياجوج ماجوج ڇاهي؟ ان جي متعلق وڌ ۾ وڌ تاريخ ايترو لکي ٿي ته هن جي. پيء جو نسل آدم عليه السلام تي پهچي ٿو، ماء جو نسل حوا تي نٿو پهچي ٿو، هن جي مادي جو نسل حوا تي نٿو پهچي ٿو. مؤرخن ايتري ڳالهه ڪئي آهي. تنهنڪري انهن جون شڪليون ڪماش قسم جون هيون، عجيب نموني جون، ڪي ننڍڙا، ڪي وڏا، ڪي ٿلها، ڪي سنها. شڪليون انهن جون به پاڻ ۾ هڪ جنس جون نه آهن، ڪن جا ڪن وڏا ڪن جا ننڍڙا، ايڏا وڏا ڪن جو هيٺئون ڪن وڇائي به سمهي وڃن مٿئون ٻيو ڪن پائي پون. اهڙيون ڳالهيون لکن ٿا. آهن ڳالهيون متشابهات کان تنهن ڪري اهي پنهنجي موقعي ۾ بس اتي محدود رکجن. عجائبات کان به ساڳي وقت آهن. اها روايت روايتن ۾ ٿي اچي ڳالهه حديثن ۾

اسان توهان جي لاء ڪجهه ڍل مقرر ڪريون عليٰ ان تجعل بيننا وبينهم سدا يڪ وقت بيڪ وقت اسان توهان کي ڪا به ڏئي نٿا سگهون پر آهستي آهستي راڄ قوم توهان جي ٿياسي اهو معاوضو اسان کان وٺو اسان کي ڪم ڪري ڏيو ڪر تون اسان جي انهن جي وچ ۾ هڪڙي بند آڙ هڪڙي اهڙي هڻ جيئن انهي پهاڙن تئون چڙهي نٿا سگهن تيئن انهي بند تي به ايڏي مٿي ڪيو جو برابر ٿي وڃي جبلن سان نه چڙهي سگهن پوء اسان جي جان آزاد ٿي ويندي. قال ما مڪني فيه ربي رب جيڪا مون کي طاقت ڏني آهي خير اها ڀلي آهي معنيٰ توهان کان وٺڻ جي ضرورت ڪانهي فاعينوني بقوة پنهنجي محنت سان منهنجي مدد ڪريو ڪم ڪرائي ڏيو بس همراهه پنهنجا ڏيو اجعل بينڪم وبينهم ردما مان بڻائيندس توهان جي انهن جي وچ ۾ هڪڙي ديوار، ردم ديوار. متعلق وڌيڪ لکن ٿا ته نسل جيڪو هن جي آهي آدم عليه السلام سان تعلق رکي ٿو، ماء تائين نسل نٿو پهچي، تنهنڪري عام آدمين سان اهي پيء ۾ شريڪ ٿيا ۽ هي به لکن ٿا. ته دجال جيڪو اصل وڏو آهي، جنهن کي تميم داري جزيري ۾ مقيد ڏٺو آهي، چيائين، اسان جو ٻيڙو ڀڄي وڃي اوڏانهن پهتو، هوا جي مخالف تي، پوء اتي لهي پياسين ٻيڙي ۾، پوء هڪڙو دابو اسان کي نظر آيو، اڳ پٺ هڪ هڪ اهڙو ٿلهو قسم جو گڏهه قسم جو جانور هو، پر سڄو ٻوجهارو، پوء اسان کي چيائين، توهان ڪاٿئون جا آهيو؟ پوء اسان ان جي ڪڍ لڳاسي، وٺي هڪڙي شخص وٽ هلي بيهاريائين.

تميم داري هاڻي اهو دجال ڪنهن جي اولاد آ شايد انهن منجهه هوندي انهي قوم منجهه هوندي ٿي سگهي ٿو دجل ۽ فريب ان ۾ به آهي دجال کان پوء اها قوم پيدا ٿيندي ياجوج ماجوج دنيا ۾ خروج ڪندا حضرت عيسيٰ عليه السلام جي دعا سان اهي ختم ٿيندا ياجوج ماجوج کان اڳ ۾ دجال ختم ٿيل هوندو اها قوم هاڻي ڪاٿي آ؟ سمجهه ۾ ائين ٿو اچي ته ذوالقرنين جي انهي آهني ديوار کان پريان هئي. آهني ديوار جي متعلق قرآن پاڪ ۾ ته ڳالهه آئي، حديثن صحيحن ۾ به مضمون ملي ٿو، باقي اڄوڪي وقت جي ماڻهن جيڪي دنيا جا سياح آهن، انهن انهي آهني ديوار جي متعلق.